ນາງ ຊີລາເວດ ໂອກາຟໍ ຊາວໄນຈີເຣຍ ໄດ້ເປີດຕົວສິນຄ້າ ຊີລາເວດ ດີຊາຍ ໃນປີ 2019 ຜູ້ປະກອບການຄົນນີ້ໄດ້ຈັດຫາວັດຖຸດິບທັງໝົດສຳລັບເກີບທີ່ໃສ່ໄດ້ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຖິງແມ່ນວ່ານາງຈະມີຄວ າມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສິນຄ້າຂອງນາງມີຄຸນນະພາບແລ້ວ ນາງ ໂອກາຟໍ ຂາຍໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 7-8 ຄູ່ຕໍ່ອາທິດເທົ່ານັ້ນ ນາງຖິ້ມໂທດກ່ຽວກັບການບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃສ່ສິ່ງທີ່ນາງເອີ້ນວ່າການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມ າຂອງຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າຈາກຈີນ ໂດຍນາງໄດ້ກ່າວວ່າ When more imported ones are coming in, you see the locally made ones ເມື່ອມີສິນຄ້ານຳເຂົ້າເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນກໍມີໂອກາດນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າ ສູ່ຕະຫຼາດໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າໄດ້ເຂົ້າຍຶດຕະຫຼາດໄປແລ້ວ ຈີນເປັນແຫຼ່ງນຳເຂົ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໄນຈີເຣຍ ອີງຕາມສະຖານທູດຈີນປະຈຳໄນຈີເຣຍ ຊັ້ນວາງເຄື່ອງແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງໃ ຊ້ໄຟຟ້າ ແຟຊັນ ແລະ ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກອື່ນໆຂອງຈີນທີ່ລາຄາຖືກ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ ທ້າວ ດານບາລາ ບາກູດູ ແລະ ທ້າວ ຄຣິສໂຕເຟີ ດູໂຣ ກຳລັງຊອກຫາຢູ່ ໂດຍທ້າວ ດານບາ ລາ ບາກູດູ ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ກ່າວວ່າ
The quality of the China's products ສິນຄ້າຈີນມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ລາຄາຖືກ ດັ່ງນັ້ນ ຈາກປະສົບການຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍມັກຜະລິດຕະພັນຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນຈາກໄນຈີເຣຍ ທ້າວ ຄຣິສໂຕເຟີ ດູໂຣ ຜູ້ບໍລິໂພກອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່ າວວ່າ
ພວກເຮົາເຊື່ອສະເໝີວ່າອັນໃດກໍຕາມທີ່ມາຈາກປະເທດອື່ນໆຄວນຈະດີກວ່າ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະຊື້ພຽງແຕ່ສິນຄ້າທີ່ມີຂໍ້ສະເໜີທີ່ດີທີ່ສຸດ ຊາວໄນຈີເຣຍຄົນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ນາງ ນາໂອມີ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ແທ້ຂອງນາ ງເທົ່ານັ້ນ ມັກຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂອງນາງ ໂດຍນາງໄດ້ກ່າວວ່າ I prefer made in Nigeria instead of China because it's Nigeria is our country ຂ້ອຍມັກສິ່ງທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນໄນຈີເຣຍຫຼາຍກວ່າໃນຈີນ ເພາະວ່າໄນຈີເຣຍເປັນປະເທດຂອງພ ວກເຮົາ ຖ້າພວກເຮົາທີ່ຢູ່ໃນໄນຈີເຣຍບໍ່ສະໜັບສະໜູນສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາເອງ ແລ້ວໃຜຈະມາສະໜັບສະໜູນພວກເຮົາ ຜູ້ບໍລິໂພກຄົນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ທ້າວ ດານຽວ ນົວຟໍ ແລະ ທ້າວ ຊັນເດ ອອກວູເຊ ກ່າວວ່າ ຜະລິ ດຕະພັນຂອງໄນຈີເຣຍມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ Most of the import from China most of them is inferior ສິ່ງຂອງທີ່ພວກເຮົານຳເຂົ້າຈາກຈີນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄຸນນະພາບຕ່ຳກວ່າ ເພາະວ່າພວກເຂົາຜະລິດພຽງແຕ່ເພື່ອສົ່ງອອກ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຜ ະລິດມັນເພື່ອໃຊ້ພາຍໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ I prefer made in Nigeria because ຂ້ອຍມັກເກີບທີ່ຜະລິດໃນປະເທດໄນຈີເຣຍຫຼາຍກວ່າ ເພາະຖ້າເຈົ້າໃສ່ມັນແບບບໍ່ປະທຸປະທະ ມັນຈະມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ດົນກວ່າເກີບຈີນທີ່ພວກ ເຮົາໃສ່ ທີ່ເຈົ້າຊັກມັນດ້ວຍສະບູ ແລະມັນຈະຊີດຈາງລົງ ວຽກລາຍວັນ ພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າວຽກລາຍວັນ ເພາະວ່າມັນບໍ່ດີ ທ່ານໂອບິນນາຢາ ອູຣວກປາ ນັກວິເຄາະດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ເຊື່ອວ່າ ອາຟຣິກາບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຂະແໜງການຜະລິດຂອງຕົນ ສຳລັບການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບຈີນ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ That many African countries, especially Nigeria, do not have enough energy and power. ຫຼາຍປະເທດໃນອາຟຣິກາ ໂດຍສະເພາະໄນຈີເຣຍ ບໍ່ມີກຳລັງ ແລະອຳນາດພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ອຳນາດແກ່ຂະແໜງການຜະລິດ ເຈົ້າຈະມີບັນຫາການວ່າງງານ ເຈົ້າຈະມີຂະບວນການຜະລິດທີ່ບໍ່ດີ ເຈົ້າຈະມີຕົ້ ນທຶນການຜະລິດສູງ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດເຊື່ອວ່າ ຫົນທາງສຳລັບອາຟຣິກາໃນການຍຸຕິຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການວ່າງງານໄປຈົນເຖິງອັດຕາເງິນເຟີ້ ແມ່ ນການບໍລິໂພກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຜະລິດ ຫຼາຍໆຄົນເຊັ່ນ ທ່ານອູຣວກປາ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອາຟຣິກາ ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຈີ ແລະໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີ ມການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ອາດນະສັກ VOA